ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸ ຢູ່ໜ້າທີ່ພາກລາຍການພາສາລາວທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ຂໍນຳເອົາອັບເດດໂຄວິດ-19 ຈຳນວນເປັນໂຄວິດໃນ New South Wales ມີເກີນ 1,000 ເສລີພາບຕື່ມອີກຖືກປະກາດອອກມາສຳລັບຄົນໃນ New South Wales ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມ ທີ່ກົດຊອກເບິ່ງ ຊອກອ່ານ ຊອກຄົ້ນຫາ ໃຫ້ເຂົ້າອ່ານເບິ່ງໃນຫົວຂໍ້ດຽວກັນນັ້ນ ຄື ອັບເດດໂຄວິດ-19 ຈຳນວນເປັນ ໂຄວິດໃນ New South Wales ມີເກີນ 1,000 ເສລີພາບຕື່ມອີກຖືກປະກາດອອກມາສຳລັບຄົນໃນ New South Wales ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດສຳລັບທ່ານກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາເລຍ ສຳລັບ 26 ສິງຫາ 2021 ລັອກດາວໃນຊົນນະບົດ New South Wales ຖືກຕໍ່ອອກຈົນຮອດ 10 ກັນຍາ 2021 Victoria ໄດ້ຮັບ Pfizer 25,000 ໂດສ ການຄ້ຳຈູນທຸລະກິດເປີດຂຶ້ນໃນ ACT Queensland ຈະສ້າງບ່ອນຄວາຣັນທີນຂຶ້ນຢູ່ໃກ້ກັບ Toowoomba ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນໃໝ່ 1,029 ລາຍເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ໂດຍທີ່ 37 ຄົນຢູ່ໃນຊຸ ມຊົນເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ມີ 3 ຄົນທີ່ບໍ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດສູນເສຍຊີວິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Gladys Berejiklian ປະກາດອອກມາ ເສລີພາບຕື່ມອີກສຳລັບຄົນຂອງ New South Wales ທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແລ້ວຢ່າງເຕັມສ່ວນ ສຳລັບຕັ້ງ ແຕ່ 13 ກັນຍາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ນອກເຂດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຫ່ວງໃຍນຳ ສາມາດເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກເຮືອນເປັນຄະນະ 5 ຄົນໄດ້ ຢູ່ພາຍໃນ 5 ກິໂລແມັດຈາກເຮືອນ ຄົນໃນເຂດການປົກຄອງທ້ອງ ຖິ່ນ ທີ່ຫ່ວງໃຍນຳກໍຈະສາມາດເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກເຮືອນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການຕ້ອງຫ້າມທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບເຄີຟິວ ແລະ ກຳນົດການອອກກຳລັງກາຍ ໃຫ້ຈອງການໝາຍນັດສັກຢາວັກຊີນຂອງທ່ານໃນມື້ ນີ້ ໂດຍກົດໃສ່ Vaccination Appointment ໃນລັດ Victoria Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 80 ຄົນ ໂດຍທີ່ມີ 41 ຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ Jeroen Weimar ຜູ້ບັນຊາການໂຄວິດເວົ້າວ່າ ຄົນທີ່ອ່ອນກວ່າ 40 ປີ ທີ່ໄດ້ໝາຍນັດກັບການສັກຢາ AstraZeneca ແລ້ ວ ບັດນີ້ຈະສາມາດໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer ຍ້ອນວ່າ Pfizer 25,000 ໂດສມາຮອດ Victoria ແລ້ວ ໃຫ້ຊອກເບິ່ງສູນກາງສັກຢາວັກຊີນທີ່ໃກ້ກັບທ່ານ ໂດຍກົດໃສ່ Vaccination Center

ໃຫ້ກວດເບິ່ງສິດທິຂອງທ່ານ ໂດຍກົດໃສ່ COVID-19 Vaccination ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ Queensland ຈະສ້າງບ່ອນຄວາຣັນທີນອັນສະເພາະຢູ່ West Camp Airport ໃກ້ກັບ Toowoomba ເດັກທຸກຄົນທີ່ແກ່ກວ່າ 12 ປີ ທີ່ຢູ່ໃນລັດ Northern Territory ບັດນີ້ມີສິດສຳລັບກາ ນສັກຢາວັກຊີນ Pfizer ຄວາຣັນທີນ ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ຄວາຣັນທີນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ ເທຣິໂທຣີ ໃຫ້ກົດເບິ່ງ ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ກົດໃສ່ Click Here ສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາລີ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳ ລັບຖ້ຽວບິນສາກົນ ທີ່ຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ ຢູ່ນະທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ -19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານນະທີ່ COVID-19 vaccine in your language

SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ